ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ກັບມາພົບກັນອີກຕາມນັດໝາຍ ມື້ນີ້ວັນນະສອນ ຜູ້ຈັດທຳລາຍການ ຈະນຳເອົາເພງຕາມຄຳຂໍມາສະເໜີທ່ານ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ນະ ບັດນີ້ ສະບາຍດີ ວັນນະສອນດີໃຈທີ່ໄດ້ກັບມາຈັດເພງໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຟັງກັນໃນທຸກໆວັນອາທິດທ້າຍສັບປະດາ ປີໃໝ່ຟ້າໃໝ່ແລ້ວ ຫວັງວ່າທຸກໆທ່ານສະບາຍດີ ສຸກສົດຊື່ນສົມຫວັງທຸກປະການ ແລະ ຂໍເລີ່ມດ້ ວຍເພງຂອງສິລະປິນສຽງຄຸນນະພາບ ອຸດອນ ວົງສີ ຈາກອອສເຕຣເລຍ ທີ່ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຂໍມອບເປັນຂອງຂວັນປີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ແຟນໆ VOA ລາວ ທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ຮັບຊົມຜົນງານຂອງພ ວກເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະຟັງສົດໆທາງວິທະຍຸ Facebook ຫຼື ບໍ່ກໍເວັບໄຊ ຊຶ່ງໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາຖາມໄຖ່ສະບາຍດີ ຫຼື ບໍ່ກໍຕິຊົມ ຫວັງວ່າເພງທີ່ ໄຊຈະເລີນສຸກ ເລືອກມາໃຫ້ນີ້ ຄົງຈະເປັນທີ່ຖືກໃຈ

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ເຊິ່ງຂະນະນີ້ກໍໄດ້ເຂົ້າໄປສຶກສາທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບອກມາວ່າຄຶດຮອດບ້ານຫຼາຍວ່າຊັ້ນ ເອົາ ເອື້ອຍວັນນະສອນກໍຂໍເປັນກຳລັງໃຈ ແລະ ເອົາໃຈຊ່ອຍ ແລະ ຂໍໃຫ້ ຕັ້ງໜ້າຕັ້ງໃຈຮ່ຳຮຽນສຶກສາ ຮີບຟ້າວຈົບໄວໆ ກັບບ້ານ ໄປຊ່ອຍຄອບຄົວພໍ່ແມ່ ແລະ ຫວັງວ່າຖ້າໄດ້ຍິນເພງນີ້ແລ້ວ ກໍຢ່າລືມຂຽນເຂົ້າມາບອກດ້ວຍ ຂໍໃຫ້ໂຊກດີ ແລະ ເອື້ອຍວັນນະສອນກໍຕ້ອງຂໍອະໄພທີ່ໄດ້ປະ ກາດຊື່ນັກຮ້ອງຜິດໄປໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຈິງໆແລ້ວແມ່ນ ພູວົງ ເພັດພູທອງ
ມອງເບິ່ງເດືອນດາວບົນນະພາທຸກທ້ອງຟ້າ

ທີ່ຄອຍເປັນຄົນກາງຕິດຕໍ່ສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວຄາວຂອງພີ່ນ້ອງລາວຈາກອອສເຕຣເລຍມາໃຫ້ຕະຫຼອດ ແລະ ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ໃຫ້ VOA ນຳໃຊ້ພາບວິດີໂອຂອງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຂໍມອບເພງນີ້ແທນຄຳ ຂອບໃຈ ເປັນຜົນງານເພງອະມະຕະຂອງ ວໍລະເດດ ດິດທະວົງ ໃນບົດເພງ ລີເຊ ແລະ ຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານນອນຫຼັບຝັນຫວານ